श्लोकं पठितवन्तः इदानीं द्विपञ्चाशत्तमश्लोकं पठामः एकवारं वदामि एकपञ्चाशत्तमश्लोकः कर्मजं बुद्धियुक्ता ही ഫലം ത്യക്വാ ജന്മബന്ധ ജന്മബന്ധവിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം എതദ്വയം പഠിതവन्तः अग्रिमश्लोकः यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च पदच्छेदं कुर्मः यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति इति अस्ति तस्य पदच्छेदं बुद्धिः व्यतितरिष्यति बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च एकवारं पदच्छेदं वदामः यदा ते मोहकलिलं बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च अत्र एकैकपदस्य पदसंस्कारं पश्यामः यदा इति अव्ययमस्ति यदा ते इति अस्ति युष्मत् शब्दः सर्वनामशब्दः अस्ति दकारान्तशब्दः अस्ति षष्टि एकवचनं मोहकलिलम् अकारान्तनपुंसकलिङ्गद्वितीय एकवचनं बुद्धिः इ इकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथम एकवचनं व्यतितरिष्यति मोहकलिलम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीय एकवचनं व्यतितरिष्यति किमस्ति परस्मैपति अस्ति क्रियापदमस्ति परस्मैपति लृट् प्रथमपुरुष एकवचनं तदा किं भवेत् अव्ययं गन्तासि मध्यमपुरुष अस्ति लेट् मध्यमपुरुष एकवचनम् अस्ति गन्तासि इति अस्ति निर्वेदम् अकारान्त पुल्लिङ्ग एकवचनम् श्रोतव्यस्य काव्यपक्ति षष्टि श्रोतव्यस्य अकारान्त नपुंसकलिङ्ग षष्टि एकवचनं श्रुतस्य समानमेव अकारान्त नपुंसकलिङ्ग षष्टि एकवचनम् इदानीम् एकैकपदस्य अर्थं पश्यामः एकैकपदं स्वीकृत्य यदा कः अर्थः यस्मिन् समये एकः समयः यदा यस्मिन् समये ते इत्युक्ते भवतः तव इत्यर्थः बुद्धिः अन्येकपदं वदतु संस्कृते बुद्ध्येव अन्यपदं मतिः मोहकलिलं मोहकलिलम् अविवेककालुष्यं मोहः इत्युक्ते अविवेकः अविवेकः इत्युक्ते विवेकस्य विपरीतं विवेकः नास्ति अविवेक अविवेकेन कालुष्यम् अभवत् अविवेककारणेन कलुषितम् अभवत् कलुषितम् इत्युक्ते कः अर्थः तत् सम्यक् नास्ति आहत्य कलुषितमस्ति इति अर्थः अन्यपदं किम् अस्ति अग्रिमपदं मोहकलिलम् अनन्तरं व्यतितरिष्यति अतिक्राम्यति इत्यर्थः अतिक्रमणं करोति अतिक्राम्यति तदा तस्मिन् समये श्रोतव्यस्य श्रोतव्यस्य श्रवणीय श्रवणीयस्य श्रोतव्य श्रोतव्यं श्रुत श्रुत श्रोतव्यस्य श्रुतस्य श्रुतस्य च श्रुतस्य इत्युक्ते एक अर्थः यः श्रुतवान् तस्य श्रुतस्य च यत् श्रोतव्यं भूतकाले एकं भविष्यत्काले इत्युक्ते पास्ट् टेन्स् फ्यूचर् टेन्स् मध्ये उक्तवान् निर्व निर्वेदम वैराग्यम गन्तासि गमिष्यसि सः वदति तस्य अन्वयम् एवम् आगच्छति यदा ते बुद्धिः यदा तव बुद्धिः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति कालुष्यं गच्छति यदा भवतः बुद्धेः कालुष्यं गच्छति तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदं गन्तासि तदा सः कुत्र गच्छति श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च बहिः गच्छति इति वदति इदानीम् अत्र श्रोतव्यस्य इत्युक्ते कः अर्थः श्रोतव्यस्य इत्युक्ते यत् श्रोतव्यं तत् श्रुतस्य इत्युक्ते यद् श्रुतं तत् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य इत्युक्ते यद् श्रुतवान् यद् श्रुतवन्तः यद् अग्रे शृणोति तस्य ततः पारं गच्छति इत्यर्थः एतस्य सामान्य अर्थः कः एतस्य श्लोकस्य यदा बुद्धिः स्वस्य बुद्धिः यदा कालुष्यं विना भवति अथवा कालुष्यं न भवति कालुष्यम् इत्युक्ते कलुषितं न भवति यदा मालिन्यं न भवति यदा बुद्धि उपरि अथवा तस्य उपरि यत् कालुष्यमस्ति तत् न भवति तस्मिन् समये किं भवति यत्र तस्य पूर्वस्मरणा आसीत् अथवा यत्र तस्य आकाङ्क्षा अस्ति ततः सः बहिर्गच्छति इत्युक्ते किं वक्तुं शक्नुमः अत्र किं सूचयति सः श्रुतवान् इत्युक्ते कस् कस्मिन् अर्थे वदति यत् समाप्तम् हम्म। इत्युक्ते भूतकालस्य विषये वदति किल पदद्वयमेव उपयोगं कृतवान् एकं श्रुतवान् इति श्रोतव्यस्य एकं श्रुतस्य यद् श्रोतव्यम् इत्युक्ते भविष्यत् काले बुद्धि स्वाभाविकतया केन कारणेन कलुषितमस्ति इति वदति अस्मिन् श्लोके कलुषितम् इत्युक्ते कः अर्थः मालिन्यमस्ति इत्यर्थः मालिन्यम् इत्युक्ते मालिन्यमस्ति इत्युक्ते अर्थे कः बुद्धिः उपरि मालिन्यमस्ति चेत् किं भवति बुद्धिः सम्यक् नास्ति बुद्धिः सम्यक् नास्ति चेत् वयं सम्यक् श्रोतुम् अथवा सम्यक् द्रष्टुम् अथवा सम्यक् अनुभोक्तुम् अथवा सम्यक् ज्ञातुं न शक्नुमः कालुष्यं കിയത് പര്യന്തമാഗതം ബുദ്ധി പര്യന്തമാഗതം ഇത് കാരണേന ബുദ്ധേഹ കാലുഷ്യം കഥാ ഗതി ഇതി വദതി ബുദ്ധേഹ മാലിന്യം കഥാ ഗതി ദേഹ മാലിന്യം ഗന്ധവ്യം ചെയ്ത് വർത്തമാനേ ചിന്തനം ഭവേത് ഭവിഷ്യത്ത് ഭവിഷ്യത്തി യസ്യ ചിന്തനമസ്തി അഥവാ യസ്യ ഭൂതേ ചിന്തനമസ്തി ഭൂതേ ഇത്യുക്തി पास्ट् टेन्स् मध्ये इत्युक्ते यत् समाप्तं तत्र चिन्तनमस्ति भविष्यत् इति चिन्तनमस्ति इत्युक्ते कः अर्थः फ्यूचर् टेन्स् मध्ये यद् भविष्यति तस्मिन् विषये चिन्तयति सामान्यः जनाः कथं चिन्तनं कुर्वन्ति सर्वदा अस्माकं चिन्तनं सामान्यतया सर्वसमये वयं पश्यामः चेत् अस्माकं चिन्तनं कुत्र भवति एकं तु भूतकाले भवति अथवा भविष्यत्काले भवति एतत् द्वयम् अपि किं करोति बुद्धेः उपरि आच्छादनं करोति अथवा बुद्धि कलुषितं करोति तेन कारणेन ततः बहिः गन्तव्यं चेत् कः मार्गः अनुसर्तव्यः इति वदति ततः बहिर्गन्तव्यं चेत् किं करणीयम् अस्माभिः ततः बहिर्गन्तव्यं चेत् अस्माभिः वर्तमानकाले जीवनं करणीयम् इत्यर्थः एतत् वक्तुं बहु सामान्यविषयः अस्ति किन्तु एतत् मध्ये बहु सूक्ष्मविषयाः सन्ति पश्यतु अस्माकं बुद्धिः अस्ति अनन्तरम् अस्माकं मनः अस्ति अनन्तरम् अस्माकम् इन्द्रियाणि सन्ति सत्यं सत्यम् एवमेव वयं वयं किम् अवगच्छामः अस्माकं जीवने ഇന്ദ്രിയാണാം ദ്വാര വയം സർവം സ്വീകുർമ ഇതാനും മനഹ ഇതി അസ്തി മനഹ അസ്തി അസ്മാകം മനഃ ശുദ്ധം തേന കിം കർത്തും ശക്യത് ബുദ്ധി ശുദ്ധം കർത്തും ശക്നുമ ബുദ്ധി കലുഷിതമബോത് അനന്തരം സർവവിധ ദർശനം കലുഷിതമബോ ഇല്ല ഇതാനും പശ്യതു അഹം പശ്യാമി അഹം മമ നേത്ര നേത്രാഭ്യം പശ്യാമി नेत्रद्वयम् उपयुज्य अहं पश्यामि अहम् इदानीं साक्षात् पश्यामि किमपि चिन्ता नास्ति अहम् एक पीतवर्णस्य उपनेत्रं स्थापयामि चेत् अहं कथं पश्यामि सर्वं पीतवर्णमेव अवगच्छति वा अहमेक रक्तवर्णस्य उपनेत्रं स्थापयामि चेत् रक्तवर्णं हरितवर्णस्य उपनेत्रं स्थापयामि चेत् हरितवर्णं सत्यं मम नेत्रं शुद्धं करणीयं चेत् मया किं करणीयं मम उपनेत्रम् अत्र अस्ति अहं पुनः पुनः नेत्रं प्रक्षालयामि चेत् फलमस्ति वा न तदेव अस्माभिः अवगन्तव्यं बुद्धिः शुद्धं करणीयं चेत् बुद्धिः कलुषितम् अस्ति इति वयं वदामः मम बुद्ध्या एव अहं पश्यामि मम बुद्ध्या एव अहम् अनुभवामि मम बुद्ध्या अहं द्वयमेव अनुभवामि इदानीं किम् एकं गतकार्यम् अथवा भविष्यत्कार्यम् एतद्वयमेव अहम् अवगच्छामि सत्यम् एकं भूतकालम् अवगच्छामि अथवा भविष्यत्कालम् अवगच्छामि बुद्धिः एव एतद् अवगच्छति तस्य कारणं किम् यदा मम नेत्रस्य पुरतः उपनेत्रमस्ति तादृशं बुद्धेः पुरतः किम् अस्ति मनः अस्ति सत्यम् अवगच्छति वा न मनः द्वारा एव बुद्धिः पश्यति किल किल बुद्धि मम नेत्रं तु शुद्धमेव अस्ति किन्तु किमर्थम् अहं रक्तरूपेण सर्वान् रक्तवर्णेन पश्यामि कारणं किम् उपनेत्रं मम रक्तवर्णस्य अस्ति तदर्थं मया किं करणीयमस्ति उपनेत्रस्य परिष्कारः करणीयः नेत्रं किमपि कर्तुं न शक्नोमि अहम् अथवा अत्रापि बुद्धिः एवमस्ति अस्माभिः चिन्तनीयं बुद्धिः कलुषितमस्ति इति कारणेन पशा वयमेवं पश्यामः अत्र उक्तवन्तः बुद्धिः यदा कल्मषरहितं भवति बुद्धिः यदा शुद्धं भवति तदानीं किं भवति बुद्धिः यदा शुद्धं भवति तदा भवान् സാക്ഷാത് പശ്യതി സാക്ഷാത് കിം പശ്യതി ഭൂതമപി ന പശ്യതി ഭവിഷ്യത് അപ്പി ന പശ്യതി ഭവാൻ കിം പശ്യതി വർത്തമാനം പ്രസന്റ് പശ്യതി ഭവാൻ യഥാ ഭവാൻ വർത്തമാനം പശ്യതി പശ്യതി മീൻസ് ജീവതി വർത്തമാനെ യഥാ ഭവാൻ വർത്തമാനെ ജീവതി തദാനും ഭവാൻ കർമ്മയോഗരൂപേണ കരോതി കർമ്മ കർമ്മയോഗരൂപേണ കർത്തും ഏക മാർഗ എഷ വർത്തമാനെ ജീവനം കരോതു तदर्थम् एक उपायं वदति बुद्धि अकलुषितं करोतु बुद्धिः इदानीं कलुषितमस्ति तद् सम्यक् करोतु तदर्थं कम् उपायं वदति मनः शुद्धं करोतु मनः कथं शुद्धं करोति सः एकः विषयः अस्ति मनः शुद्धं करणीयं कथं मनः शुद्धं कर्तुं शक्नुमः अत्र उक्तवन्तः मनः शुद्धं करोतु तद् सम्यक् ग्लास् अस्ति इति चिन्तयतु किमपि कलर् नास्ति ग्लास् मध्ये अहं कथं पश्यामि सम्यक् एव पश्यामि सत्यं यदस्ति तदहं पश्यामि यदा ग्लास् मध्ये अहं पेण्ट् करोमि अहं किं पश्यामि पेण्ट् एव पश्यामि तस्य अग्रे किम् अस्ति अहं द्रष्टुं न शक्नोमि अथवा ग्लास् मध्ये कलर् ददामि ग्लास् मध्ये छायं लेपयामि तदानीम् अहं तत् वर्णमेव अग्रे पश्यामि सत्यम् अहम् साक्षात् दर्शनं न करोमि तस्मात् वदति तद् ग्लास् अस्ति किल तद् किं करोतु इति वदति तत् शुद्धं करोतु भवान् अवगच्छति वा बुद्धिशुद्धं कर्तुं मार्गः मनः शुद्धं करणीयं मनः शुद्धं कर्तुं किं करणीयं मनः इत्युक्ते किम् इति चिन्तनं करणीयम् अस्माभिः मैण्ड् इत्युक्ते किं मनः इत्युक्ते किं वयं पूर्वं अपि बहुवारम् उक्तवन्तः मनः इत्युक्ते किं मन मनः इत्युक्ते किं चिन्तनानि किल बहूनि चिन्तनानि बहु तोट् मिलित्वा एव अस्माकं किं भवति मनः इति वस्तु भवति मनः भवति मनः शुद्धं मनः शुद्धं करणीयं चेत् मनः केन मार्गेण भवति इन्द्रियद्वारा सत्यम् मन केन मन वस्तु भवति इंद्रिय अहम किं कौमी इन्द्रियद्वारा अहम आहार कौमी अहम भोजन कौमी सत्यम् अहम मम मुखद्वारा अन्न खादा सत्य अहम मम कर्णद्वारा शब्दं खादामि शृणोमि शुणोमी स्वीकरोमि अहं मम नासिकाद्वारा गन्धस्य आघ्राणनं करोमि अहं मम नेत्रद्वारा वस्तूनि पश्यामि अहं पञ्च इन्द्रियद्वारा अहम् अन्नं ददामि कस्य कृते अन्नं ददामि अहम् आहारं करोमि आहरति किम् आहरति भिन्नभिन्नभिन्नभिन्नकार्याणि आहरम् तत् यदा मम अन्तरङ्गे गच्छति एकैक आहारमेव किं भविष्यति मम मनः भवति सत्यम् एकैक आहारम् आहारम् इत्युक्ते इन्द्रियद्वारा अहं किं किं स्वीकरोमि बहु स्लो प्रोसेस् अस्ति एतत् इन्द्रियद्वारा अहं किं किं स्वीकरोमि तत् सर्वं मिलित्वा अन्ततो गत्वा मम मनः भवति मनः इति तद् ग्लास् इति वयम् उक्तवन्तः उदाहरणार्थं तद् ग्लास् स्वच्छं भवेत् अच्छस्फटिकं भवेत् तदर्थं किं करणीयं ग्लास् शुद्धं करणीयं ग्लास् केन भवति यद् ग्लास् निर्माणं करोति तत्र कलर् योजयति चेत् कलर् ग्लास् भवति सत्यम् अहं मम मनसः निर्माणम् आहारकारणेन भवति भोजनकारणेन भवति चेत् अहं किं किं स्वीकरोमि तद् शुद्धं शुद्धं स्वीकरणीयं शुद्धं स्वीकरोति चेत् किं भवति शुद्धमनः भवति इदानीं मनः शुद्धं कर्तुं कः मार्गः इन्द्रियाणां द्वारा वयं किं किम् आहारं स्वीकुर्मः तद् सर्वं शुद्धं भवतु इति तदेव अहम् आरम्भे उक्तवान् सावधानेन भवति सावधानेन इत्युक्ते कः अर्थः स्लो एतत् एकदिने एवं भवति इति अर्थः न मम मनसः शुद्धीकरणप्रक्रिया मया एव मन्दं मन्दं करणीयम् एतत् अन्य केनापि कर्तुं न शक्यते स्वयमेव करणीयमस्ति स्वयं कथं करोति स्वयम् उपविश्य प्रथमं निरीक्षणं करणीयम् कस्मिन् विषये निरीक्षणं करणीयं स्वस्य विषये अहं किं किम् आहरामि अहं किं किम् आहारं स्वीकरोमि अहं किं किम् अन्तः प्र प्रेषयामि अहं किं किं खादामि तस्य अर्थः कः स्वीकरोमि अहं किं किं स्वीकरोमि नेत्रद्वारा किं पश्यामि मया चिन्तनीयं तत् पश्यामि चेत् मम अन्तरङ्गं तद् शुद्धं करोति वा अशुद्धं करोति वा शुद्धं करोति स्वीकरोतु अशुद्धं करोति चेत् न स्वीकरणीयं भवतः अन्तरङ्गं किं शुद्धं करोति इति भवान् अवगन्तुं शक्नोति बहुधा अस्माकं जीवने किं भवति नवतिप्रतिशतम् अथवा नवनवतिप्रतिशतं कार्याणि अपि वयम् अस्माकं कृते न कुर्मः सत्यं सत्यमस्ति वा न वा यदा वयं कार्याणि कुर्मः अहं किं खादामि अति किमपि चिन्तयतु यत् अद्य अहं किं शृणोमि अद्य प्रातःकालतः एतावत् पर्यन्तं भवान् किं किं श्रुतवान् तद् भवतः अन्तरङ्गम् इच्छति इति कारणेन भवान् श्रुतवान् वा न सत्यम् वातावरणकारणेन श्रुतवन्तः इति वयं वदामः अथवा मम उद्योगम् एवमस्ति इति कारणेन श्रुतवान् इति वदामः सर्वकार्याणि एवमेव वयम् इन्द्रियद्वारा किं किं स्वीकुर्मः तत् एकनिमेषं वयं चिन्तयामः तद् शुद्धं करोति वा अशुद्धं करोति वा इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किन्तु अनावश्यकतया वयं सर्वमपि स्वीकुर्मः खादामः मुखद्वारा स्वीकुर्मः अत्यन्तं सरलमस्ति किमर्थं खादति एक उदाहरणार्थं वदामि सर्व इन्द्रियाणि एवमेव एतद् बहु प्रकटमस्ति इति कारणेन वदामि खादामि किमर्थं खादामि आरोग्यार्थं किल संशयः एव नास्ति किन्तु अद्य भवान् किं खादितवान् तद् भवतः आरोग्यार्थम् उत्तमं वा न वा अद्यतनविषयं चिन्तयतु अद्य भवान् किं खादितवान् अद्य किं किं खादितवन्तः तद् भवतः आरोग्यार्थम् उत्तमं वा न किमर्थं खादितवान् एवं चेत् तद् एकैकस्य शरीरे एकैकप्रकृतिः अस्ति सर्वप्रकृतिविषये वयं वर्णनं न कुर्मः शीतप्रकृतिः अस्ति कदाचित् किल कदाचित् उष्णप्रकृतिः अस्ति कथं केचन जनानां हस्तं पादं सर्वं स्पर्शनं करोति चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किं भवति बहु शैत्यं भवति केचन जनाः उपविश्य गच्छति तत्र स्पर्शं करोति चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः उष्णं भवति अस्ति वा नास्ति वा अथवा समीपम् आगच्छति चेत् उष्णं भवति स्पर्शं करोति चेत् उष्णं भवति पूर्वतनकाले अस्माकं मातरः एतत् जानाति स्म यस्य उष्णशरीरमस्ति थर्मोमीटर् स्थापयति चेत् न अवगच्छति उष्णमापिनी अस्ति किल उष्णमापकमस्ति तद् स्थापयति भवन्तः पश्यन्तु यस्य शरीरम् उष्णमस्ति यस्य शरीरं शीतमस्ति द्वयोः अपि थर्मोमीटर् द्वारा समानमेव सूचयति किन्तु वयम् अवगन्तुं शक्नुमः उष्णशरीरं वा शीतशरीरं वा सत्यं पूर्वं माता एतद् अवगच्छति उष्णशरीरं वा शीतशरीरं वा स किं करोति उष्णशरीरं यस्य अस्ति तस्य कृते किं करोति शीत आहारं ददाति शीताहारम् इत्युक्ते फ्रिड्ज् मध्ये स्थापितं न शीतपेटिकायां स्थापयति चेत् शीतं न भवति आम्रफलमस्ति आम्रफलम् इत्युक्ते मेङ्गो आम्रफलम् उष्णं न आम्रफलं शीताहारमस्ति कारणं किम् उष्णकाले एव तद् भविष्यति सत्यं भवतां प्रदेशे यत्र आम्रफलस्य उत्पादनं भवति उष्णकाले भवति वा शीतकाले भवति वा उष्णकाले तत् शीतमेव करोति कारणं प्रकृतिः जानाति अस्मान् अपेक्षया अस्माकं ज्ञानस्य अपेक्षया निसर्गस्य निसर्ग इत्युक्ते नेचर् निसर्गस्य ततोपि अवगमनमस्ति उष्णकाले किं किं फलं मिलति तत्सर्वं शीतं करोति शीतकाले किं किं फलं मिलति तत्सर्वम् उष्णं जनयति तस्मादेव वदति एकैकप्रदेशस्य फलमेव तैः स्वीकरणीयम् गल्फ् राष्ट्रेषु किं फलं निर्मितं भवति तद् अमेरिका मध्ये उपविश्य खादितुं योग्यं न कारणं किम् उष्णराज्यमस्ति तत् उष्णनिमित्तं तत्र कीदृशं फलम् आवश्यकं तादृशफलं तत्रत्य प्रकृत्या तत्र भवति अमेरिका मध्ये कीदृशफलं भवति पश्यतु अत्र सेवाफलम् एतत् सर्वं तत्र भवति वा एतत् तत्र न भवति तत्र खर्जूरफलं भवति एकः लघुविषयः एषः तद् वयं किं चिन्तयामः अत्र यद् सेवा आप्ल् सेवाफलं सर्वं वयं गल्फ़् प्रेषयामः गल्फ़ुतः सर्वखर्जूरम् अत्र आनयामः अनन्तरं तस्य अत्र तत्र तस्य विक्रयणं कुर्मः बिस्नेस् द्वारा किल तत्र बिस्नेस् चलति किन्तु तेन कारणेन किं न भवति कस्य आहारस्य सेवनं करणीयं सेवनम् इत्युक्ते खादनं करणीयं तत् न भवति तस्मात् प्रकृत्य यद् मिलति तद् बहु सम्यक् भवति तद् एव अस्माभिः खादनीयं तदा किं भवति उष्णशरीरम् अस्ति चेत् शीत आहारस्य स्वीकरणं करणीयं तदा शैत्यं भवति अस्माकं बहूनि वस्तूनि सन्ति तादृशं दुग्धमस्ति दुग्धं शीतस्वभावं करोति अथवा फलानि सर्वाणि सामान्यतया बहूनि फलानि शीतं करोति एवं भिन्नभिन्नवस्तूनि सन्ति तद् ज्ञात्वा अस्माभिः भोजनं करणीयम् अस्माभिः स्वीकरणीयं वयं तद् न अवगच्छामः इत्युक्ते अस्माकम् आरोग्यं गच्छति एवमेव एकैकवस्तु अपि वयम् एवं भिन्नं भिन्नं भिन्नं स्वीकुर्मः तेन अथवा भिन्नं भिन्नं शृणुमः शृणुमः इत्युक्ते कः अर्थः अस्माकं मनश्शान्तिः न भवति मनश्शान्तिः इत्युक्ते मनः शान्तं न भवति कारणं किं किं श्रोतव्यं तद् वयं न शृणुमः एकैकस्य प्रकृतिः यदा अहम् आहारविषये उक्तवान् एवं वयं यत्र अस्माकं जन्म अभवत् अथवा यत्र अस्माकं परम्परा अभवत् यत्र अस्माकं पूर्विकाः सन्ति एतस्य सर्वस्य सम्बन्धः अस्ति पूर्वकाले वदति किल गोत्रम् इति वदति किल गोत्रं वदति इत्युक्ते कः अर्थः एकगोत्रम् इत्युक्ते तस्यां परम्परायां सर्वेषामपि समानता भवति इदानीं वदति खलु इदानीम् आधुनिकवैद्यशा शास्त्रे अपि वदति वयं वैद्यस्य समीपं गच्छामः चेत् पृच्छति पितुः के के रोगाः सन्ति मातुः के के रोगाः सन्ति किल विशिष्य नेत्ररोगः अथवा सर्वरोगस्य अपि पितुः अस्ति वा मातुः अस्ति वा किमर्थं पृच्छति अस्ति चेत् भवतः अपि तद् आगन्तुं साध्यता अधिकमस्ति तस्य अर्थः कः एवम् एकपरम्परायाम् अस्माभिः किं श्रोतव्यम् किं शृणोति चेत् अस्माकं शान्तिः भवति वयं सर्वम् अनावश्यकम् इति उक्त्वा त्यजामः अस्माकं सर्वेषाम् एकैकनक्षत्रमस्ति किल एकनक्षत्रे एव वयं जन्म प्राप्नुमः तस्य नक्षत्रस्य एकरागः अस्ति एकैकनक्षत्रस्य रागः अस्ति मम नक्षत्रम् इदानीं स्वाति अस्ति इति चिन्तयतु चो अथवा किमपि एकनक्षत्रं रेवतीनक्षत्रमस्ति तस्य नक्षत्रस्य यः रागः अस्ति तस्य रागस्य श्रवणमहं करोमि चेत् मम मनः शान्तं भवति कारणं किं तादृशसम्बन्धः अस्ति एतत् प्रकृतिः इति यत् वयं वदामः निसर्गम् इति वयं वदामः अत्र विद्यमानपक्षी अत्र विद्यमानमृगः अत्र विद्यमानवृक्षः अत्र विद्यमानमनुष्यः अत्र विद्यमानसमयः अत्र विद्यमानस्थानम् एतस्य सर्वस्यापि एकः सम्बन्धः अस्ति तस्य दर्शनस्य नाम एव समष्टिदर्शनम् इति वदति अहं ततः पृथक् न किल वयं पञ्चाङ्गं स्वीकृत्य पश्यामः चेत् इदानीमपि मिलति भवतः नक्षत्रस्य वृक्षः कः सत्यं नक्षत्रवृक्षाणि इति श्रुतवन्तः कति नक्षत्राणि सन्ति तावन्तः वृक्षाः अपि सन्ति मम नक्षत्रस्य यः वृक्षः अस्ति तस्य पालनम् अहं करोमि आवयोः मध्ये एकः सम्बन्धः भवति मम नक्षत्रस्य का पक्षी अस्ति तया सह मम एकः सम्बन्धः भवति मम नक्षत्रस्य एकः मृगः भवति तस्य मम एकः सम्बन्धः भवति मम नक्षत्रस्य एकः रागः भवति तस्य मम एकः सम्बन्धः भवति तेषां सर्वेषाम् एक आन्तरिकसम्बन्धः अस्ति तस्य सम्बन्धस्य नाम अस्ति एकः तालः तालः इति जानाति किल तस्य तालस्य भग्नं न करोति चेत् जीवनं सुन्दरं भवति सुखकरं भवति यदा यदा वयं तस्य तालस्य छेदं कुर्मः तदा तदा प्रकृतिः अपि तस्य प्रकटनं करोति प्रकटनं करोति इत्युक्ते विपरीतरीत्या आगच्छति आक्रमणं करोति आक्रमणस्वभावं प्रकटयति बहूनि उदाहरणानि सन्ति एतादृशम् वयं मनः इति अस्ति अन्य एकं वस्तु अस्ति अस्माकम् अन्तरङ्गे अस्माकं प्राणाः प्राणाः इत्युक्ते न्यूनातिन्यूनं प्राणः इत्युक्ते वयं स्वीकुर्मः श्वासः अस्माकं प्राणः इत्युक्ते अस्माकं श्वासः अहम् एकं स्वीकरोमि अहं किं स्वीकरोमि प्राणवायु प्राणवायु इत्युक्ते आक्सिजन् किल अहं यदा प्राणवायुं स्वीकरोमि प्राणवायु किं करोति यदा अहं वायुः स्वीकरोमि मम अन्तः गत्वा पञ्चरूपेण तत् भिन्नं भिन्नं कार्यं करोति किल वयम् एतत् सर्वं भारतीयशास्त्रे अस्ति प्राण अपान व्यान उदान समान पञ्चवायुः प्राणवायुः किं भवति प्राण इति यदा अहं स्वीकरोमि प्राण अपान इति करोति अपाने इत्युक्ते कः अर्थः यद्यद् विसर्जनकार्याणि शरीरतः यद्यद् गन्तव्यं तत्सर्वं तत् प्रेषयितुं प्रयत्नं करोति वायुः अस्ति इति कारणेनैव गच्छति किल प्राणः अस्ति इति कारणेनैव गच्छति किल एकशवं विसर्जनं करोति वा न चिन्तयतु एकलघुश्वासोच्छ्वासकार्यमेव मम कार्यम् अहं तस्मिन् विषये चिन्तनमेव न करोमि किन्तु सः प्राणः अहं यस्य प्राणस्य स्वीकरणं कृतवान् सः प्राणव प्राणः तत्र गत्वा मम शरीरे विद्यमान असमीचीनवस्तूनि शरीरस्य कृते किं किं न आवश्यकं तानि सर्वाणि वस्तूनि बहिः प्रेषयितुम् एक एकप्रवृत्तिः करोति कर्म अस्ति तत्र प्राणवायु प्राण अपान व्यान अन्येकं समग्रशरीरे व्याप्तिं करोति व्याप्तिं करोति इत्युक्ते सर्वत्र पश्यतु मम शरीरम् एवं तिष्ठति कारणं किं कोटिशः लघु लघु लघु कोशाः एष सत्यं मरणानन्तरं यदा मम शवम् एवमेव स्थापयति कानिचन दिनानि भवति किं भवति तद् सर्वमपि गच्छति किल भिन्नभिन्नकोशाः भिन्नभिन्नस्थलं गच्छन्ति तद् योजयति तत् तदेकवायु एव तत् व्यान प्राण अपान व्यान उदान यत्किमपि यत् अन्तरङ्गे प्रवेशः भवति उपरि नयति समग्र मम कार्याणि उपरि नयति कुत्र मम मस्तिष्कपर्यन्तं सर्वं मम हस्तस्य यदस्ति चेदपि मस्तिष्कं जानाति जानाति खलु मम पादं किमपि करोति पादे किमपि कण्टकम् आगच्छति चेदपि मस्तकं तत् जानाति कथम् एतत् सम्पूर्णम् उपरि करोति एकवायु एकवायु अधः प्रेषयति एकवायु उपरि अधः इत्युक्ते बहिः प्रेषयति एकं सर्वम् अस्माकम् आन्तरिकं प्रति प्रेषयति एकं व्याप्तिं करोति एवं पञ्चविधं पञ्चप्राणाः कुर्वन्ति किं कः प्राणः मया स्वीकृत एकश्वासः सत्यं तावन्ति कार्याणि कृत्वा सः प्राणः बहिरागच्छति कदा बहिरागच्छति इन्हैल् एक्स्हैल् एक्स्हैल् समये बहिर्गच्छति यदा बहिर् आगच्छति तदानीम् अहं प्राणवायु त्यक्तवान् वा शास्त्रे किं वदति इदानीन्तन नूतन सैन्स् मध्ये किं वदति अहम् आक्सिजन् स्वीकरोमि अनन्तरं कार्बन् डैआक्सैड् बहिः निष्कासयामि किल प्राणवायु एवं प्राणवायुः एव अहं वातावरणतः स्वीकृतवान् किल नेचरतः अहं प्राणवायुः एव स्वीकृतवान् किन्तु त्यजामि किं त्यजामि कार्बन् डैआक्सैड् त्यजामि सत्यम् एतत् कार्बन् डैआक्सैड् अहं त्यजामि अनन्तरं तत् किं करोति यदा अहं त्यजामि त्यागसमये यत् कार्बन् डैआक्सैड् भवति तत् सस्यानि स्वीकुर्वन्ति सत्यम् सस्यमस्ति चेत् सस्यं स्वीकरोति सस्यं किं करोति तद् सस्यं पुनः तद् शुद्धं कृत्वा आक्सिजन् बहिर्ददाति भवान् उत्तमकार्यं करोति वा एकसस्यम् उत्तमकार्यं करोति वयं वदामः ईश्वरसृष्टिमध्ये अत्युत्तमसृष्टिः अस्ति अहं मनुष्यः अथवा वयं मनुष्याः वयं किं कुर्मः प्राणान् स्वीकृत्य प्राणवायु स्वीकृत्य यद् अनावश्यकमस्ति तद् बहिः प्रेषयामः कार्बन् डैआक्सैड् सस्यं किं करोति तद् स्वीकृत्य शुद्धं कृत्वा पुनः अत्र स्थापयति पुनः आक्सिजन् अत्र स्थापयति कथं सस्यं तद् पुनः शुद्धं करोति किञ्चित् चिन्तयतु अस्माकं वैदिकसाहित्यं अस्माकं सैन्स् मध्ये कियान् सम्बन्धः अस्ति इति अवगच्छति सस्यम् एतत् कथं पुनः शुद्धं करोति कस्य सहायेन शुद्धं करोति सस्य सस्य किं प्रक्रिया चलति किं वदति तस्य फोटोसिन्थसिस् किल फोटोसिन्थसिस् केन मार्गेण चलति सूर्यस्य सहायेन पश्यतु कस्य सहायेन चलति सूर्यस्य सूर्यस्य प्रकाशं स्वीकृत्य सूर्यप्रकाशस्य सान्निध्ये एव कर्तुं शक्यते अस्माकं पूर्विकानां बोधः नास्ति इति कारणेन प्रातःकाले ओं भूर्भुवस्वः स्वरम् इत्युक्त्वा अर्घ्यं न दत्तवन्तः एवं न चिन्तयतु किल प्रति त्रिवारं त्रिसन्ध्यासमये सूर्यस्य स्मरणं कृत्वा जलं स्वीकृत्य तदपि जलं जलं स्वीकृत्य मन्त्रयुक्तं जलम् अर्घ्यरूपेण वयं दत्तवन्तः का स्मरण तत् किं करोति अस्माकम् अन्तरङ्गे अहम् उक्तवान् वयम् एक श्वासं स्वीकुर्मः तद् श्वासम् अन्तः गच्छति श्वासं पुनः किं करोति तत्र किं करोति पञ्चविधकार्यं करोति किं कार्यं प्राण अपान व्यान उदान समान बहिः यत् प्रेषणीयं बहिः प्रेषयति उपरि यत् प्रेषणीयम् उपरि प्रेषयति यद् व्याप्तं करणीयं तद् व्याप्तं करोति यद् योजयित्वा स्थातव्यं तद् योजयित्वा स्थापयति यस्य विघटनं करणीयं तद् विघटनं करोति एतावन्ति कार्याणि एतावती शक्तिः कस्य अस्ति प्राणस्य सत्यम् एक प्राण अहं स्वीकृतवान् तत् प्राण एव एतत् सर्वं कृतं तत् कथम् अहं प्रूव् कृतवान् कथम् उक्तवान् यदा शवम् न करोति यदा श्वासं न स्वीकरोति सः विसर्जनं न करोति तस्य भवान् पादे ताडनं करोति चेत् सः न अवगच्छति अवगच्छति वा एकशवस्य पादे भवान् कण्डकं स्थापयतु तस्य नेत्रतः जलं न आगच्छति किमर्थं न अवगच्छति तस्य अन्तरङ्गे प्राणः नास्ति प्राणः गतः सर्वमपि समाप्तं सत्यं प्राणाः एतावन्ति कार्याणि कुर्वन्ति तादृशप्राणान् प्राणवायुम् अहं स्वीकृत्य यदहं बहिः त्यक्तवान् अनन्तरं मम हस्ते किमपि नास्ति तत् पुनः एक स्वीकृत्य सस्यं सूर्यस्य सहायेन तद् शुद्धं कृत्वा पुनः अस्मिन् वातावरणे स्थापयति सत्यं तेन कारणेन एव वयं जीवनं कुर्मः तस्य सूर्यस्य तस्य सस्यस्य स्मरणं भवान् न करोति चेत् भवतः जीवने कथं सार्थकता भवति भवान् कथं पारस्पर्यं करोति पारस्पर्यम् इत्युक्ते परस्परं सस्यं भवतः जीवनार्थम् आक्सिजन् ददाति भवतः जीवनार्थं प्राणवायुः ददाति तस्य सस्यस्य संरक्षणं भवता करणीयं वा न वा भवतः जीवनार्थं यस्य ऊर्जस्य आवश्यकता अस्ति भगवान् सूर्यः तद्ददाति तस्य स्मरणा करणीयं वा न वा तस्य स्मरणा किमर्थं करोति इतोपि डेप्त् अस्ति एतावद् सैन्स् मध्ये अपि अस्ति किल एतावन्ति कार्याणि वयं सैन्स् पठामः चेदेव अवगन्तुं शक्नुमः किन्तु इतोपि यद् अहं वदामि इतोपि यद् गीतायाम् अस्ति तद् सैन्स् मध्ये नास्ति तदेव आध्यात्मिकमस्ति यदा वयं प्राणवायुं त्यजामः प्राणवायुं स्वीकृत्य अनन्तरं यदा त्यजामः केवलं कार्बन् डैआक्सैड् वयं न त्यजामः कार्बन् डैआक्सैड् त्यजामः सत्यं तेन सह अस्माकं विचारान् अपि त्यजामः अस्माकं चिन्तनानि अपि त्यजामः यदा सैन्स् मध्ये प्रूव् कृतं किमपि नास्ति किन्तु चिन्तयामः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अस्माकं ऋषयः तदेव उक्तवन्तः यदा प्राणवायुस्वीकरणानन्तरं प्राणवायु अहं यदा त्यजामि त्यागसमये अहं किं करोमि कार्बन् डैआक्सैड् इति यद् अद्य वदति तेन सह अहं किमपि अपि त्यजामि किं त्यजामि मम विचारान् अपि त्यजामि मम अन्तरङ्गे कोपयुक्तविचाराः एव सन्ति चेत् अहं किं बहिः त्यजामि कोपः अपि त्यजामि एतद् अवगन्तुं शक्यते अस्माकम् शरीरे यदा कदापि विषं भवति इति चिन्तयतु विषं यदा कदापि भवति अस्माकं किमपि वेगः भवति चेत् वेगः इत्युक्ते कोपः अथवा किमपि शरीरस्य वेगाः भवन्ति विषं किं करोति अतिशीघ्रं व्याप्तिः भवति तस्य स्वभावः तत्र कार्यं करोति किल करोति वा न वा करोति करोति अहं भयम् अनुभवामि इति चिन्तयतु भयम् अनुभवामि चेत् किं भवति शीघ्रं तद् व्याप्तिः भवति विल् पवर् इति सर्वं वयं वदामः किल धैर्यमस्ति चेत् अहं बहु तदग्रे गन्तुं शक्नोमि कारणं किं मम शरीरे तस्य व्याप्तिः न भवति कारणं किं मम मनः तत्र कार्यं न करोति यदा प्राणसहितं यदा निःश्वासः भवति निःश्वासः इत्युक्ते बहिः यद् वायु गच्छति तत्र अहं किं त्यजामि मम विचारान् अपि त्यजामि यदा मम दुर्विचाराः एव आसन् इति चिन्तयतु मम दुर्विचारान् अहं त्यजामि चेत् सस्यं यदा स्वीकृत्य कार्बन् डैआक्सैड् परिवर्तनं कृत्वा किं करोति आक्सिजन् करोति किन्तु मम दुर्विचारं स्वीकृत्य सद्विचारं कर्तुं सस्यस्य सामर्थ्यं नास्ति सत्यं तद् भवान् पुनः किं करोति तत् पुनः भवान् स्वीकरोति एवम् एकैकप्राणे स्वीकारः अनन्तरं त्यजति स्वीकरोति त्यजति स्वीकरोति त्यजति एवमेव एतस्य वातावरणस्य निर्माणं भवति अवगच्छति तस्मादेव कुत्रचित् आश्रमेषु अथवा कुत्रचित् ऋषयः यत्र वासं कृतवन्तः वनप्रदेशेषु अत्रत्य वातावरणमेव शुद्धमस्ति इति वयं वदामः कदाचित् वयं गच्छामः चेदेव शान्तिः भवति कारणं किम् कारणं तत् वातावरणं तस्य प्रभावेन तस्य प्राणाः एव तत्र सन्ति तं परितः सम्पूर्णतया तस्य प्राणाः सन्ति एतत् सूक्ष्मतया पठतु अस्माकं गृहमपि एवं भवितुम् अर्हता अस्ति किल मम गृहे पञ्चजनाः सन्ति इति चिन्तयतु वयं सर्वे प्रतिदिनं प्रातः उत्तिष्ठामः दीपज्वालनं कुर्मः नाम सङ्कीर्तनं कुर्मः उत्तमस्नेहेन परस्परं व्यवहारं कुर्मः मम गृहस्य वातावरणं മന്ദം മന്ദം വയം അദ്യതന ഭാഷായം വാദാമ പോസിറ്റീവ് വാതാവരണം ഇതി വാദാമ കഥം പോസിറ്റീവ് വാതാവരണം ഭവിഷ്യതി തസ്യ കാരണം കിം മമ പ്രാണ ഗൃഹേ വിദ്യമാന സർവേഷാം പ്രാണ തേഷാം വാക് തേഷാം ഭോജനം തേഷാം പ്രതിക്രിയ പ്രതികർമ്മ സർവമപി യഥാ ശുദ്ധം ശുദ്ധം ശുദ്ധം ഭവതി തദാനീം കിം ഭവതി सत्यमस्ति वा न वा किमपि वातावरणमपि शुद्धं भवति अहमपि शुद्धः भवामि तदा एव मनः शुद्धं भवति वयं किमर्थम् एतावत् पर्यन्तम् उक्तवन्तः मनः शुद्धं करणीयं चेत् वयं चिन्तयामः पूर्वतनकाले अस्माकं ज्येष्ठाः अस्माकम् आचार्याः उक्तवन्तः सन्ध्या त्रिसन्ध्यासमये दीपज्वालनं करोतु नाम जपं करोतु अस्माकम् अद्य समयः नास्ति रात्रि बहुसमयपर्यन्तं न उपविशतु किल रात्रिनिशाचराणां समयः प्रातःकाले शीघ्रम् उत्तिष्ठन्तु गृहे एकैकव्रत एतादृशरीत्या पालनं करोतु किमर्थम् एतत् सर्वं करोति एतत् सर्वं यदा करोति गृहस्य वातावरणं शुद्धं भवति गृहस्य वातावरणं यदा शुद्धं करोति अस्माकम् अन्तःकरणमपि शुद्धं भवति अस्माकं कारणेनैव गृहवातावरणं शुद्धं भवति गृहवातावरणकारणेन अस्माकम् अन्तःकरणमपि शुद्धं भवति एवम् एकं पारस्पर्यं भवति सत्यं गृहे धेनुः अस्ति इति चिन्तयतु धेनोः पालनं करोति किल वयं पूर्वकाले दृष्टवन्तः कथं कथं धेनोः पालनं भगवान् कृष्णः अपि तदेव कृतवान् धेनुपालनं कृतवान् किल कुमारसम्प एतत् कालिदासः वर्णनं करोति दिलीपः कथं रघुवंशे सः वदति दिलीपः कथं नन्दिन्याः पालनं करोति कति श्लोकाः एकदेनुपालनम् एकदेनोः पालनं कथं करणीयम् इति अतिसुन्दररीत्या तस्याः किं किम् आवश्यकं तद्ददाति तस्याः छाया इव सः सञ्चरति इति वदति छाया इत्युक्ते षडौ धेनुः यदा उपविशति शयनं करोति तदा उपविशति धेनुः यदा भोजनं करोति तदा करोति किमर्थं तदा सा कामधेनु अभवत् अन्ते सा तस्य कृते वरं दत्तवती वरम् अस्माकमपि तदेव किल कथं करणीयम् इति एकैककार्यम् अस्मा वयं किं कृतवन्तः एतस्य नाम एव संस्कारः वयं सम्पूर्णं परिवर्तनं कृतवन्तः वयं चिन्तयामः किमपि नास्ति अन्त अन्ततो गत्वा अस्मान् परितः कथं शुद्धं करणीयम् इति इदानीं वयं वयं न जानीमः तावद् दूरं वयं गतवन्तः अस्माकं प्रक्रिया एव एतत् अस्माकं श्वासोच्छ्वासेन तस्मादेव प्राणायामस्य सर्वं एतावत् प्राधान्यमस्ति प्रकृतिमध्ये बहूनि वस्तूनि सन्ति तादृशानि सस्यस्य विषये अहम् उक्तवान् अन्येकमस्ति सर्पः सर्पः इति जानाति किल सर्पः किं करोति वयं सर्वान् नाशितवन्तः पूर्वं किमपि एका गणना आसीत् दश एकर् भूमिः अस्ति चेत् तत्र एक सर्प एतद् भवति किं भवति सर्प सर्पस्य एक लघुवनं भवति किल सर्पकाव् इति वदति केरलेषु इदानीमपि दृश्यते तत्र तत्र विशिष्य उत्तरकेरले बहुत्र सन्ति तत्र दश एकर् भूमिमध्ये एक सर्पवनं भवति चेत् एक लघुवनं भवति चेत् तत्र किं भवति बहु सर्पाः भवन्ति हा स्टाच्यू न यथार्थसर्पः यथार्थसर्पः अस्ति चेत् कः लाभः अहं स्मरामि मम बाल्यकाले सर्वं बहु सर्पाः अस्माकं क्षेत्रे सर्वमासीत् इदानीं सर्वान् अपि मारितवन्तः जनाः सर्पः भवति चेत् वदन्ति सर्पः दीर्घश्वासं स्वीकरोति सस्यमिव न सस्यम् अपि यदा श्वासं शुद्धं करोति यदा कार्बन् डैआक्सैड् आक्सिजन् इव परिवर्तनं करोति तत्र एकघटकं तद् निवारयितुं सस्यस्य अपि सामर्थ्यं नास्ति सर्पं तद् कर्तुं शक्नोति सर्पं यदा दीर्घश्वासं स्वीकरोति तस्मिन् श्वासं स्वीकृत्य तद् यदा बहिः क्षिपति शतप्रतिशतं प्राणवायुः एव त्यजति तदेव सर्पस्य सामर्थ्यमस्ति तस्मादेव उक्तवन्तः दश एकर् मध्ये एक उपवनं भवतु उपवने सर्पाः जीवनं कुर्वन्तु ते सर्पाः मनुष्यान् किमपि न कुर्वन्ति मनुष्यैः सह मिलित्वा सन्तोषेण ते जीवनं कृतवन्तः किन्तु वयं तान् सर्वान् मारितवन्तः अनन्तरं तद् उपवनं सर्वं नाशितवन्तः सस्यानि अपि नाशितवन्तः इदानीं समीपकाले जपान्तः वा कोऽपि विशिष्य केरलेषु अटनं कृत्वा एतादृश उपवनं कर्तुं धनं ददाति एतत् भूमेः संरक्षणं करोति इति ते वदन्ति तदा एव वयं विश्वासं कुर्मः इदानीं ते वदन्ति एवं सर्प एतत् लघु लघु स्थानमस्ति तस्य संरक्षणं करोतु इदानीं सर्वकारः गवर्मेण्ट् धनं ददाति तदर्थं कारणं किं सर्वमपि नाशितवन्तः सर्पाः भवन्तु सस्यानि भवन्तु सूर्यः भवतु शुनकः भवतु सामान्यशुनकः अस्ति किल वयं वदामः तस्य कोऽपि उपयोगः नास्ति इति सत्यं सः शुनकः यद् कीटः अस्ति कीटः मीन्स् यद् अमीबा वा अथवा बेक्टीरिया अस्ति भिन्नभिन्नरोगाणां बेक्टीरिया अस्ति तस्य जिह्वया तस्य जिह्वातः यद् जलम् आगच्छति तत्र यस्य मरणं भवति यत् सर्वं तद् खादति तद् मनुष्येण खादितुं न शक्यते तदेव ग्रामे शुनकाः अटन्तः आसन् कति शुनकाः जनानां दंशनं कृतवन्तः तस्मिन् काले केऽपि न कृतवन्तः तेषां शुनकानां तादृशसामर्थ्यमस्ति तत् सामर्थ्यकारणेन तस्मिन् समये किं वदामि डङ्गीज्वरः अनन्तरं किं चिकन् गुनिया किमपि भिन्नभिन्नभिन्नरोगाः सन्ति किल एतत् किमपि न आसीत् एवं शुनकाः सर्पाः सस्यानि अन्य कुक्कुटाः भिन्नभिन्नकाकः वृक्षाः सस् लघु लघु सस्यानि एतत् सर्वं मिलित्वा एकलघुप्रपञ्चः आसीत् एकसमष्टिरूपमासीत् तत्रैव तत्रैव जीवनं करणीयं तत्र विद्यमान एकजीवी एव मनुष्यः केवलं मनुष्येण एव जीवनं करणीयम् अहं सुखेन जीवनं करोमि मम निमित्तमेव लोकस्य सृष्टि इति अहं चिन्तयामि चेत् अधिककालम् अग्रे गन्तुं न शक्नोति अनावश्यकतया सर्वविधरोगाः आगच्छन्ति कदापि मनश्शान्तिः न भवति तत् सर्वमस्ति चेदपि मनश्शान्तिः न भवति कारणं किं वयं यदा प्राणवायु त्यक्तवन्तः तेन सह वयं दुर्विचारान् अथवा असमीचीनचिन्तनानि दर्शनकारणेन स्पर्शनकारणेन केनापि कारणेन मया किं किं प्राप्तं तत्सर्वम् अहं त्यक्तवान् तत् पुनः भवतः अन्तः एव गच्छति अन्यत्र कुत्रापि न गच्छति तत् तत् तत्र पुनः दुःखमेव जनयति किल तस्मात् एव वदति मनः शुद्धं करोतु सः एकः एव मार्गः अस्ति मनः शुद्धं कर्तुं किं मन मनः शुद्धं कर्तुम् अन्यस्य कस्यापि पाठनार्थं न गन्तव्यं भवान् भवतः मनः करोतु भवतः मनः करोतु इति न कस्य मनः करणीयं स्वस्य मनः स्वस्य चिन्तनानि स्वस्य करणानि स्वस्य प्रवृत्तिः अहं किं किं करोमि तत् शुद्धं शुद्धं शुद्धं शुद्धं कर्तुं प्रयत्नं करोतु यदा तद् शुद्धं भवति तदा एकस्मिन् समये किञ्चित् कष्टं स्यात् आरम्भे कारणम् अस्मान् परितः तादृशवातावरणस्य निर्माणं वयमेव कृतवन्तः तस्मात् तदा बहिर्गन्तुं तावत् सरलं न किन्तु यस्मिन् क्षणे वयं बहिर्गच्छामः अथवा यस्मिन् क्षणे वयं तद् शुद्धं कुर्मः यस्मिन् क्षणे वयं स्फटिकं शुद्धं कुर्मः स्फटिके विद्यमानवर्णं निष्कासयामः स्फटिके विद्यमानछायं वयं यदा निष्कासयामः तदानीं सम्यक् तत्र यद् सत्यमस्ति यद् धर्मः यः धर्मः अस्ति तद् वयं द्रष्टुं शक्नुमः अनुभोक्तुं शक्नुमः अस्माकम् आनन्दः साक्षात् आनन्दः साक्षात् समाधानं साक्षात् शान्तिः वयम् अन्तरङ्गात् अनुभोक्तुं शक्नुमः तदर्थं किं करणीयम् अन्तरङ्गस्य एव अध्ययनं करणीयम् अस्माकमेव पठनं करणीयं तदेव अत्र मनः यदा शुद्धं करोति तदानीं किं भवति बुद्धि कालुष बुद्धिकालुष्यं गच्छति बुद्धिकालुषितं न भवति यदा बुद्धिकालुष्यं गच्छति तदानीं किं भवति सः वर्तमाने एव चिन्तयति सः भूतं भविष्यत् विषये न चिन्तयति इत्युक्ते सः कर्म कर्मयोगरूपेण कर करोति पुनः तस्य संशयः न भवति सः स्वयमेव अवगच्छति अन्तरङ्गात् आगच्छति तत् स्वयमेव तस्य करणं सर्वमपि योगः भवति तस्य नाम एव योगः कर्मसु कौशलम् इति पूर्वतनश्लोके उक्तवन्तः वयं श्लोकम् उक्त्वा समापयामः यदा ते मोहकलिलं यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा बुद्धिर्व्यतितरिष्यति यदा निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च एतस्य अन्वयः कथम् भवति यदा एकवारम् उक्त्वा पश्यतु यदा ते अनन्तरम् കഥം കഥം യോജയാമ ബുദ്ധിः मोहकलिलं व्यतितरिष्यति तथा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदं गन्धसि अत्र किं गन्ध किं गच्छति इति वदति निर्वेदं गच्छति कस्य निर्वेदं गच्छति बुद्धेः बुद्धिः अस्ति तस्य मोहकलिलं यदा गच्छति बुद्धि बुद्धि उपरि किमस्ति कलिलम् इत्युक्ते कलङ्कः कलङ्कमालिन्यं बुद्धि उपरि की कीदृशमालिन्यमस्ति मोहकलिलं मोहः मोहः इत्युक्ते आग्रहः किल इच्छा केन कारणेन बुद्धि उपरि मोहः आगच्छति मनः तस्मादेव मोह इति तत्र प्र प्रयोगः मनसः स्वभावः मोहः सत्यं भिन्नभिन्नमोहाः कस्य स्वभावः मनसः मोहकारणेनैव कलुषितम् अभवत् किं कलुषितम् अभवत् बुद्धेः दर्शनं कलुषितम् अभवत् बुद्धिः अभवत् जलं वस्तुतया स्वच्छमेव किन्तु वायुकारणेन किम् अभवत् चलनम् अभवत् यदा चलनम् अभवत् तदानीम् अधः किम् अस्ति तद् द्रष्टुं न शक्नोति किल भिन्नभिन्नकार्याणि एव दृश्यते तरङ्गः दृश्यते त्रिकोणः दृश्यते वृत्तं दृश्यते अथवा अन्यत् किमपि किमपि दृश्यते यदा समुद्रं वयं पश्यामः बहु बृहत् बृहत् किं दृश्यामः तरङ्गाः किल वेव् तरङ्गान् पश्यामः वस्तुतया तरङ्गः अस्ति वा नास्ति वा तरङ्गः नास्ति तरङ्गः अपि किम् अस्ति जलमेव समुद्रजलमेव तरङ्गः अपि किन्तु केन कारणेन तरङ्गः अभवत् जलं किं वायुकारणेन वायुकारणेन जलं तरङ्गरूपेण आगतं वायु यदा गच्छति तत्रैव गच्छति सत्यम् एवमेव मोहकारणेन अस्माकं किम् अभवत् कलुषितम् अभवत् चिन्तनानि अभवत् मनः अभवत् भिन्नभिन्नचिन्तनानि अभवत् तेन मोहकारणेन बुद्धिकलुषितमभवत् वस्तुतया तरङ्गः नास्ति वस्तुतया कलङ्कः नास्ति वस्तुतया मालिन्यं नास्ति किन्तु अस्ति इति दृश्यते कारणं किं तादृशचिन्तनानि तस्मात् तादृशचिन्तनानि यदा गच्छति तदानीं किं भवति शुद्धं भवति यदा शुद्धं भवति तदानीं पास्ट् टेन्स् प्रसेण्ट् टेन्स् पास्ट् टेन्स् फ्यूचर् टेन्स् अपि गच्छति किं तिष्ठति केवलं प्रसेण्ट् तिष्ठति वर्तमानं तिष्ठति वर्तमाने यदा जीवनं करोति तदानीं जीवनं शान्तियुक्तं भवति तदेव तस्य अर्थः तदर्थम् एक उपायः एव मनसः शुद्धीकरणाय एक उत्तमप्रक्रिया एव किमस्ति प्राणायामः तदर्थं किमपि किमपि न करणीयं सम्यक् पठित्वा उत्तमगुरोः समीपं गत्वा ज्ञात्वा करणीयं नो चेत् विपरीतमपि भवति भिन्नभिन्नप्राणायामाः सन्ति अहम् उक्तवान् किल नागः यदा श्वासं स्वीकरोति अनन्तरं त्यजति तादृश एकः प्राणायामः अस्ति नागः कथं शब्दं करोति श् इति शब्दं करोति सत्यं कथं तद् इति शब्दं करोति सः वायुबहिर्निष्कासयति तत् तादृश एकः प्राणायामः अस्ति तत् प्राणायामस्य करणं पठित्वा तत् करोति अस्माकमपि प्राण प्राणाः शुद्धः भवति तदेव सोऽहम् इति वदति किल अन्यत् किमपि नास्ति गच्छति अहं किं सोऽहं स्वः इति अस्ति यद् गच्छति यद् आगच्छति एतदेव अहं तस्मिन् विषये विचारः करणीयः एतदेव अहम् इत्युक्ते कः अर्थः प्राणः एव किल तत्र गच्छति अत्र आगच्छति एषः प्राणः एव अहम् एतद् न अहं कारणं किम् एषः प्राणः अथवा एषा प्रक्रिया श्वासोच्छ्वासः इति प्रक्रिया यदा निश्चलं भवति यदा गच्छति अनन्तरम् एतद् अहम् इति कोऽपि न वदति मम शरीरम् इति वदति अहम् इति कोऽपि वदति वा न वदति किल मम मरणानन्तरं मम शवम् इति वदति अब अहं कः अहं गतवान् अहं नास्ति तत्र अहं कः अहमस्ति अहमेव सः प्राणः सः प्राणः एव वदति मम शरीरम् एतदस्ति इति तस्मात् सः कः इति वयम् इदानीं न अनुभोक्तुं न शक्नुमः अनुभोक्तुम् इदानीम् एकः एव मार्गः अस्ति वयं जानीमः इति अस्माकं प्राणः वयम् अवगच्छामः श्वासं स्वीकरोति श्वासं गच्छति तेनैव वदति मेडिकल् सैन्स् मध्ये अस्माकं शवशरीरस्य छेदनं कृत्वा बहूनि कार्याणि पठन्ति सत्यम् शवस्य परीक्षणं कृत्वा यद् पठति तद् जीवयुक्तशरीरे सर्वदा सम्यक् न भवति कारणं किं यस्मिन् समये प्राणः गच्छति तस्मिन् समये बहु परिवर्तनं भवति शरीरे बहूनाम् अवयवानाम् आन्तरिकपरिवर्तनं भवति मस्तिष्कस्य तस्य बुद्धेः बुद्धिः सर्वं न भवति अनन्तरं किल तत्र यद् बुद्धि इति वदन्ति आधुनिकशास्त्रे अथवा सरिभ्रम् इति वा किमपि वदति तत् तत्रैव अस्ति किन्तु बुद्धिः अस्ति वा तस्य मैण्ड् अस्ति वा मरणानन्तरम् एतत् सर्वं नास्ति यदा प्राणः गच्छति तेन सह एतत् सर्वं गच्छति केवलं बोडि एव तत्र भवति तस्मात् तस्य पठनेन केवलं बोडि पठनस्य एकपरिधिः अस्ति तावत्पर्यन्तमेव गन्तुं शक्यते एतत् पठनं सर्वं केवलं शरीरस्य विषये न एतद् शवस्य विषये न तत्र विद्यमानचैतन्यस्य विषये तत्र विद्यमानजीवः अस्ति तस्य विषये तत्र विद्यमानप्राणः अस्ति तस्य विषये ततः एव आरम्भं करोति प्राणः इति ततः एव भवान् अवगन्तुं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः ततः आरम्भं कृत्वा प्राणः किं करोति आक्सिजन् अथवा प्राणवायु അനന്തരം പ്രാണാപാന വ്യാന ഉദാന കിം അസ്തി അനന്തരം പഞ്ചകോശാഹ കില ആനന്ദമയ കോശ അന്നമയ കോശ ശ്രുതം കില ഏതാദൃശ കോശാഹ കെ കോശസ് രൂപീകരണം കഥം ഭവതി അനന്തരം തന്മാത്രാഹ തന്മാത്രയോജനേന പഞ്ചീകരണം ഇതി പ്രക്രിയ കഥം ഭവതി തേന ശരീരസ്യ അഥവാ അസ്മാകം സൃഷ്ടി കഥം ഭവതി ഏതത് സർവവിധ വിശകലനം ഏതാദൃശ ഗ്രന്ഥേഷു വത് തസ്യ സ്വച്ഛീകരണായമപി प्रक्रिया वदति तो समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः